I'm Nikki Strong and this is VOA 1 The Hits.
From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao. voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ການເປີດຮ້ານອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານໂດຍຫຸ່ນຍົນ ໃນລັດແຄລິຟໍເນຍ ຕິດຕາມດ້ວຍລາ ຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ລາຍການເພງລາວສະໄໝ ລາຍການກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຈີ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດ ຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບແລງວັນເສົາທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2024 ນີ້ ຮ້ານອາຫານອັດຕະໂນມັດ ກຳລັງຈະເປີດກິດຈະການກາງເດືອນນີ້ ໃນເມືອງປາຊາເດນາ ລັດແຄລິຟໍເນຍ ຮ້ານຄາລີ ເອັກສເປຣສ ຈ ະໄດ້ຮັບການບໍລິການໂດຍຫຸ່ນຍົນ ທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ ແລະ AI ຈະເປັນຜູ້ຮັບການສັ່ງອາຫານຂອງລູກຄ້າ ມີພຽງວຽກດຽວທີ່ມະນຸດຍັງຕ້ອງເຮັດ ຄືການຮວບຮວມ ແລະ ການຫໍ່ອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແ ອງເຈລີນາ ບັກດາຊາຣີອານ ມີເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ເຊິ່ງທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ໃນຂະນະທີ່ຫຸ່ນຍົນໂຕໜຶ່ງກຳລັງດຳເນີນການຈືນອາຫານ ຫຸ່ນຍົນອີກໂຕໜຶ່ງກໍກຳລັງເຮັດແຮມເບີເກີ ຫຼັງຈາກທີ່ກະກຽມມ າແລ້ວ ທ່ານ ໂທນີ ໂລເມີລິໂນ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດງານ ປັອບໄອດີ ກ່າວວ່າ ຢູ່ດ້ານຫຼັງມີຕູ້ເຢັນທີ່ມີຊີ້ນເປັນກ້ອນໆ ສະນັ້ນມັນບົດໃໝ່ ແລະ ເຮັດເປັນແຜ່ນກຽມໄວ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ສັ່ງເຂົ້າມາ ຮ້ານອາຫາ ນອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບແຫ່ງທຳອິດໃນໂລກ ກຳລັງເປີດຢູ່ໃນເມືອງປາຊາເດນາ ຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດຈື່ຫຼາຍໆໃບໜ້າ ຈະຮັບສັ່ງອາຫານຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຈັດການຈ່າຍເງິນ ເອົາໝາກເຊີຣີຢອງຢູ່ເທິງບໍ ບໍ່ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ທິບພວກເຮົາ ມີຫຍັງຕື່ມບໍ ເຈົ້າຂອງບອກວ່າ ມັນເປັນການປະຕິວັດໃນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ ເນື່ອງຈາກການພະລາດ ແລະ ການເຜົາໄໝ້ທີ່ສາມາດຕັດອອກເກືອບໝົດ ແລະ ສິ່ງ ເສດເຫຼືອທັງອາຫານ ແລະ ນ້ຳມັນກໍຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ ທ່ານ ບຣາຍອັນ ຊິນເນັດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ມິໂຊ ໂຣບໍຕິກ ກ່າວວ່າ We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, ພວກເຮົາສຸມໃສ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮ້ານອາຫານອີ່ຫຼີ ຖ້າພວກທ່ານຫາກຄິດກ່ຽວກັບມັນ ພວກມັນບໍ່ມີເທັກໂນໂລຈີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມັນບໍ່ຄືກັນກັບເທັກໂນໂລຈີທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳເລີຍ ແຕ່ມັນແມ່ນລັກສ ະນະເທັກໂນໂລຈີຍັງຄົງປະໄວ້ຢູ່ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານກ່າວວ່າ ຫຸ່ນຍົນແມ່ນພະນັກງານທີ່ສົມບູນແບບ ບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງເປັນພິເສດ ບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເຖິງແມ່ນຈຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກາ ນບຳລຸງຮັກສາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກໍຕາມ ເຈົ້າຂອງກໍບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນເລີຍ ທ່ານ ໂທນີ ໂລເມີຣີໂອ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຈາກ 5-6 ຄົນຕໍ່ຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກໜຶ່ງ ລົງໄປຫາໜຶ່ງຄົນບໍ ສະນັ້ນ ອັນນັ້ນແມ່ນປະຢັດໄດ້ຕັ້ງ 80 ເປີເຊັນພຸ້ນ ການປະຢັດເງິນແມ່ນໂຕຂັບເຄື່ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊຸກຍູ້ແນະນຳຫຸ່ນຍົນຕໍ່ຂະແໜງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນປີ 2023 ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ ກາວິນ ນິວຊຳ ໄດ້ເພີ່ມຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບພະນັກງານຮ້ານອາຫານມາເປັນ 20 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງເປັນຄ່າຈ້າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຫຸ່ນຍົນ ທ່ານ ກາສປາ ຣິເວຣາ ຊານກາໂດ ຈາ ກສະຖາບັນ UCLA ທີ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແຮງງານ ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ One argument on the part of employers ການໂຕ້ຖຽງໜຶ່ງຂອງນາຍຈ້າງທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮ້ານອາຫານແຟສຟູດ ແມ່ນວ່າມັນຈະເ ຮັດໃຫ້ມີລາຄາແພງຂຶ້ນເວລາທີ່ພວກເຂົາດຳເນີນງານ ແລະ ພວກເຂົາກໍຈະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານ ກາສປາ ຣິເວຣາ ຊານກາໂດ ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳເປັນການພະຍາຍ າມເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານແຟສຟູດ ຍອມຮັບວ່າຫຸ່ນຍົນເປັນວິທີທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ ແຕ່ກ່າວວ່າຫຸ່ນຍົນກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ ຕ້ອງການເຮັດ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມຈິງເລື່ອງນີ້ແມ່ນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຈ່າຍເງິນ 20 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນປາຊາເດນາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈ້າງພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍທີ່ຈະ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້ ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລູກຄ້າອາດຈະເພີດເພີນກັບຄວາມແປກໃໝ່ຂອງການເສີບອາຫານໂດຍຫຸ່ນຍົນ ທ່ານ ຊານກາໂດ ກ່າວວ່າ ຍັງມີບັນຫາດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ສຳຄັນກວ່ ານັ້ນແມ່ນ ປະຊາຊົນມັກໂອ້ລົມນຳຄົນຫຼາຍກວ່າຫຸ່ນຍົນ ທ່ານ ກາສປາ ຣິເວຣາ ຊານກາໂດ ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ The employees complain that you know they have to ບາງຄັ້ງ ພະນັກງານຈົ່ມວ່າພວກເຂົາຕ້ອງຕິດຕາມເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດເຫຼົ່ານີ້ ເພ າະວ່າພວກມັນມັກຈະພົບກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສຸດທ້າຍ ຜູ້ຄົນກໍຕ້ອງການທີ່ຈະສົນທະນາກັບມະນຸດຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ມະນຸດສາມາດດຳເນີນການຮ້ອງຂໍທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຫຸ່ນ ຍົນເຂົ້າມາມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຫຸ່ນຍົນຈະແຊກຊຶມເຂົ້າໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ໃນໄລຍະເວລາຂ້າງໜ້າ ແຕ່ມັນຍັງຄົງຈະຕ້ອງລໍຖ້າເ ບິ່ງວ່າ ໂລກຂອງເຮົາມີຄວາມພ້ອມແລ້ວຫຼືບໍ່ ສຳລັບຫຸ່ນຍົນທີ່ຈະເສີບພວກເຮົາ ແລະ ພໍ່ຄົວຫຸ່ນຍົນ ທິບສຸດາ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເພງລາວສະໄໝໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳອອກບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຈ າກໃຈ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ກ ວິເສດ ມາຝາກທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງນີ້ຈະມີເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງ

ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະ ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນໜີອອກໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ຈຶ່ງເປັນການຍາກຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມຕົວມາດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນລາວ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄ ຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂ ດຍເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມ ໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງ ຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ ແລະລ້ຳໜ້າກວ່າຂອງຕຳຫຼວດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ແລະຍັງເປັນການຍາກຢ່າງຍິ່ງອີກດ້ວ ຍ ເມື່ອປາກົດວ່າບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກລາວໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບລາວໃນທຸກທິດທຸກທາງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄ ຂຄະດີຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ອັນນີ້ມັນກະມີຫຼາຍເຫດການເນາະ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາກະຈັບກວດຄົ້ນຊອກ ຖືວ່າໂຕມັນເອງຫັ້ນ ມັນກະບໍ່ທັນມັນດອກ ແຕ່ວ່າມັນກະໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີໄວ້ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາໃນ ການຕິດຕາມ ແລ້ວກະທັງຊອກຈັບ ນຳຈັບ ເມື່ອມີການຊັກທອດ ແຕ່ວ່າມັນພວກສ່ວນນີ້ມັນຜັດບໍ່ຢູ່ ບໍ່ຢູ່ລາວ ບໍ່ກັບຄືນມາອີກເນາະ ໄປລີ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນເລີຍ ໄປດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນໃໝ່ເລີຍ ລະກໍບໍ່ກັບມາ ຄັນມັນກັບມາມື້ ໃດ ເຮົາເຫັນຢູ່ໃສ ເຮົາກໍຕ້ອງເອົາມື້ນັ້ນ ຕາມຫຼັກການຂອງວິຊາສະເພາະນີ້ ແຕ່ລະບ້ານ ແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະເຮືອນ ແຕ່ລະບ່ອນ ເຮົາຂຶ້ນບັນຊີໄວ້ເບິດ ໃຜເປັນເປົ້າໝາຍ ພົນເອກ ວິໄລ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍອອກໄປ ເປັນພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງປາກົດວ່າມີການຜະລິດ ແລະ ການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ 6 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍຄື ຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽ ດນາມນັ້ນ ຖືເປັນເຂດທີ່ຍາກທີ່ຈະປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ນອກຈາກນັ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົບລ້າງການປູກຝິ່ນໃນລາວ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ປູກພືດອື່ນໆເປັນສິ ນຄ້ານັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈຳນວນຫຼາຍຍັງຄົງພາກັນສືບຕໍ່ ການປູກຝິ່ນເລື້ອຍມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ເຫັນວ່າການລົງຕິດຕາມກວດກາພື້ນທີ່ປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນຍັງຂາດຫຼາຍປັດໄຈ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ໂຄງ ການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ ຕົກລົງຫັ້ນ ບາງເທື່ອກໍປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຊຸກຍູ້ ຫຼື ໄປສົ່ງເສີມການຜະລິດເອງ ແຕ່ເຂດທີ່ຊຸກຍູ້ມັນພັດບໍ່ແມ່ນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາຈະແກ້ ສະນັ້ນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງ ອັນໜຶ່ງແມ່ນຍົກຍ້ າຍປະຊາຊົນທີ່ປູກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກມາເຂດໂຄງການພັດທະນາ ອັນສອງມາກໍແມ່ນຖ້າມີເງື່ອນໄຂເສັ້ນທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກໍແມ່ນເອົາໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເຂົ້າໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນເ ຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢືນຢັນວ່າ ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າຕຳຫຼວດປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງລາວຍັງຂາດແຄນເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອ ນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ທັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານປະຕິບັດການສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງແກ໊ງຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະ ມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ 4 ປະເທດມາແລ້ວ 135 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2011 ເຖິງເດືອນພະຈິກປີ 2023 ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດໄທຈັບນັກ ຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 20,000 ກວ່າລ້ານບາດ ສ່ວນຕຳຫຼວດພະມ້າໄດ້ເຜົາທຳລາຍຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 450 ຕັນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຕົວອາຊະຍາກອນຊາວຈີນທີ່ຖືກຈັບໃນພະ ມ້າ ຫຼາຍກວ່າ 41,000 ຄົນ ໃຫ້ກັບທາງການຕຳຫຼວດຈີນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດສະກັດຈັບການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 18,043 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 32,111 ກິໂລກຣາມ ສ ານເຄມີກວ່າ 260 ຕັນ ທັງຍັງໄດ້ຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໃນລາວໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA
ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ໂດຍຕັດກິ່ງໄມ້ອອກຢູ່ໃນປ່າທີ່ກວ້າງເກືອບຮອດ 20 ລ້ານເຮັກຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າບາງລົງ Shelley Schlender ມີລາຍງານມາຈາກລັດໂຄໂລຣາໂດ ບ່ອນທີ່ມີພູເຂົາຣັອກ ກີ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງໃຊ້ເຊື້ອເຫັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໄຟໄໝ້ປ່າຫຼຸດລົງ ໂດຍແບບທຳມະຊາດ ເຊິ່ງບົວສະຫ ວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໄຟປ່າໃນທົ່ວໂລກກຳລັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ກິ່ງໄມ້ທີ່ຕັດອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າບາ ງລົງ ຍັງສາມາດຖືກໄຟໄໝ້ໄດ້ ແລະ ການແກ່ເອົາມັນອອກໄປກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຢູ່ນອກນະຄອນໂບເດີ ກຳລັງທົດສອບໃຊ້ວິທີທີ່ເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄມ້ຕາຍ ນັ້ນສູນຫາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ມັນເປັນວິທີການທີ່ໃຊ້ເຊື້ອເຫັດ ທ່ານ ແອຣອນ ຄຣອບລີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນໂບເດີ ກ່າວວ່າ Some of these wood chips that you see behind us we've actually donated for the ຈຳນວນໜຶ່ງຂອງເກັດໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ທາງ ຫຼັງຂອງພວກເຮົານີ້ ທີ່ຈິງແທ້ ພວກເຮົາໄດ້ບໍລິຈາກໃຫ້ໂຄງການເພາະປູກເຫັດ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ທີ່ສູນສຶກສາເຊື້ອເຫັດຂອງໂຄງການເຫັດໂບເດີ ຫຼື Boulder Mushroom ນັ້ນ ທ່ານ Zach Hedstrom ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການນີ້ ດູແລຈາ ນເພາະລ້ຽງຫຼາຍສິບໃບທີ່ມີເຊື້ອເຫັດທຳມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານກ່າວວ່າ We culture these strains out of our environment and bring them into our lab and isolate them. ພວກເຮົາປູກສາຍພັນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍເອົາມາຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຮົາ ແລະ ນຳເອົາພວກມັນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງເຮົາ ແລະ ແຍກພວກມັນອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍສຶກສາເ ບິ່ງວິທີການທີ່ຈະສາມາດນຳໃຊ້ມັນ ທີມງານຂອງທ່ານ Hedstrom ເອົາເຊື້ອເຫັດໃນປະລິມານນ້ອຍໆ ເຕີມໃສ່ຖົງເຄື່ອງປະສົມສຳລັບປູກເຫັດ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຖົງເຫຼົ່ານັ້ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຮາກທີ່ເປັນໃຍໆ ກຽມພ້ ອມທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄຟປ່າ ກອງເກັດໄມ້ເຊັ່ນນີ້ ຢູ່ໃນປ່າແປກທີ່ຂຽວຕະຫຼອດປີໃນລັດໂຄໂລຣາໂດນັ້ນ ແມ່ນອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໄຟໄໝ້ປ່າເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ທ່ານ Jeff Ravage ຍ່າ ງໄປຫາໂພນທີ່ເຄີຍເປັນກອງເກັດໄມ້ໃຫຍ່ໆ ອີກບ່ອນໜຶ່ງ ທ່ານໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ມັນເນົ່າເປື່ອຍໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຊື້ອເຫັດທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານ Ravage ຈາກໂຄງການ Cold Fire ກ່າວວ່າ It took 2 years to do what would uh, take nature 20 to 50 years. So it's over ມັນໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ທຳມະຊາດໃຊ້ເວລາ 20 ຫາ 50 ປີ ຈຶ່ງເນົ່າເປື່ອຍໄດ້ ສະນັ້ນມັນເປັນການເລັ່ງໃຫ້ໄວຂຶ້ນເກີນ 10 ເທົ່າທີ່ກຳລັງທຳມະຊາດສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີຊະນິດພັ ນເຫັດທີ່ຮຸກຮານພືດອື່ນ ທ່ານ ແຣຟວິຈ ເວົ້າວ່າ ການນຳໃຊ້ເຊື້ອເຫັດປ່າທຳມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າເຮົາເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຜົນຕອບແທນກໍຄືບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຄ່ອຍຈະຖືກໄໝ້ ແລະ ມັ ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ຈົນວ່າທ່ານ ແຣຟວິຈ ກອບເອົາເກັດໄມ້ທີ່ເນົ່າເປື່ອຍຂຶ້ນມາສູດດົມເບິ່ງ ທ່ານ ແຣຟວິຈ ເວົ້າອີກວ່າ That's the stuff. It's not rancid. It's not woody. ມັນບໍ່ມີກິ່ນເນົ່າເໝັນ ມັນບໍ່ເປັນຄືໄມ້ ມັນມີກິ່ນຫອມຄືກັບດິນທີ່ຈົບໆ ບັນດາຜູ້ບຸກເບີກໃນການຫຼຸດຜ່ອນໄຟໄໝ້ປ່າດ້ວຍການໃຊ້ເຫັດ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າອ ອກໄປ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ຈາກໄຟປ່າ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັ ນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບໃນຂ່າວ
Welcome to the Voice of America's News Words.
This news word is about a housing project in Amsterdam, the capital of the Netherlands. integration The Start Block project wants to be an example of integration by mixing young refugees with residents and giving them responsibility to manage the student center hopes are that integration will be quick and natural Integration is when a person or a group becomes part of a larger group

ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ຄັ້ງລ່າສຸດຂອງທ່ານ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອ ນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນວຽກງານທີ່ຍາກລຳບາກ ປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດທັງຫຼາຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະຫະລັດໃນໂລກຂອງອາຣັບ ແມ່ນໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຫາທາງແກ້ໄຂຕໍ່ວິກິດການໃ ນກາຊາ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນພູມິພາກໃນເສັ້ນທາງສູ່ສັນຕິພາບໄລຍະຍາວນານ ແລະ ສະເຖຍລະພາບທີ່ແທ້ຈິງ That path is clearly there. It's possible and we can see it. There's a path that ທ່ານບລິງເກັນເວົ້າວ່າ ເສັ້ນທາງອັນນັ້ນແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ມັນເປັນໄປໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ ມີວິທີທາງທີ່ນຳເອົາຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງອິດສະຣ າເອວ ສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງແທ້ຈິງນຳ ພ້ອມກັບຄວາມປາດຖະໜາຂອງຊາວປາເລັດສະຕິນ ສຳລັບການມີປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ທ່ານບລິງເກັນກ່າ ວອີກວ່າ ທັງສອງຢ່າງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຕິດພັນກັນ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຂອງອິດສະຣາເອວ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົນ ວິທີທາງສູ່ການມີປະເທດຂອງປາເລັດສະຕິນທີ່ເປັນຫຼັກສູດ ແລະ ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົນພື້ນຖ ານຂອງພາກພື້ນ ພ້ອມກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພາກພື້ນນຳດ້ວຍ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າປະເທດຕ່າງໆແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດ
From Israel's perspective, if you can have a future where they're integrated into the region, relations are normal ທ່ານບລິງເກັນເວົ້າວ່າ ຈາກທັດສະນະຂອງອິດສະຣາເອວ ຖ້າເຈົ້າສາມາດມີອະນາຄົດ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນພາກພື້ນ ມີຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິກັ ບປະເທດອື່ນໆ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຮັບປະກັນທີ່ຈຳເປັນ ມີຄຳໝັ້ນໝາຍ ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ອັນນັ້ນເປັນວິທີທາງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ແຕ່ມັນຍັງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ອັນນັ້ນຕ້ອ ງເປັນວິທີທາງສູ່ການມີປະເທດຂອງປາເລັດສະຕິນ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນອັນນັ້ນຈາກແຕ່ລະປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນທັງໝົດ ທ່ານລັດຖະມົນຕີບລິງເກັນກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອັນໃດເລີຍທີ່ງ່າຍ ຖ້າຈະເວົ້າ ຫຼັງຈາກຜ່ານມາ ໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ບໍ່ມີອັນໃດເລີຍຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຄືນດຽວ ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ແຕ່ມີຄວາມເຕັມໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລານີ້ຂອງປະເທດທັງຫຼາຍ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈອັນຍາກລຳບາກນີ້

ອັນທີໜຶ່ງ ເປັນທາງເລືອກບ່ອນທີ່ທ່ານມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໃນພາກພື້ນກັບອິດສະຣາເອວ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ດ້ວຍການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຈາກບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ທັງຫຼາຍ ແລະ ພ້ອມທັງຈາກສະຫະລັດນຳດ້ວຍ ແລະ ການມີປະເທດຂອງປາເລັດສະຕິນ ວິທີທາງອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນສືບຕໍ່ເຫັນການກໍ່ການຮ້າຍ ການທຳລາຍລ້າງ ການທຳລາຍໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ໂດຍ ກຸ່ມເຮສໂບລາ ທັງໝົດໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບລິງເກັນ ກ່າວອີກວ່າ ຖ້າທ່ານສະແຫວງຫາວິທີທາງອັນທະມິດ ຖ້າທ່ານສ້າງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນນັ້ນ ຖ້າທ່ານນຳເອົາອິສຣາແອລ ເຂົ້ານຳ ຖ້າທ່ານໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ທ່ານເຄື່ອນວິທີທາງຕໍ່ການມີປະເທດຂອງປາແລສໄຕນ໌ລົງມາ ກໍຈະມີວິທີທາງເພື່ອກ້າວໄປໜ້າ ແລະ ມັນເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມີເຈດຕະ ນາທີ່ຈະສະແຫວງຫາຢ່າງເຕັມສ່ວນດ້ວຍທາງການທູດຂອງອາເມລິກາໃນຫຼາຍອາທິດ ແລະ ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ໜ້າ ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຂະນະນີ້ ທ່າ ນກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດ າທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ນາ ທີ ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ